ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີວ່າງງານ ຫຼືວ່າຕົກວຽກຕົກການ ມີເຖິງບໍ່ຫຼຸດ 1 ລ້ານຄົນແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຕົວເລກຂອງທາງການບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີເຖິງ 7.5 ເປີເຊັນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຕົວເລ ກຕ່າງໆ ເປັນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ ແຕ່ຜົນກະທົບກະແທກຂອງການລັອກດາວໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອະນາຄົດຈະບໍ່ດີບໍ່ງາມ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງມາກມາຍຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ບໍ່ມີວ ຽກມີການເຮັດແລ້ວ ນີ້ເປັນເຫດການອັນຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ເມື່ອ 40 ປີກ່ອນນີ້ ຕົວເລກອັນລ່າສຸດກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຕົກວຽກຕົກການໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທະວີຂຶ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບ 7.5 ເປີເຊັນແລ້ວ ຍານາງ Michaelia Cash ລັ ດຖະມົນຕີວຽກເຮັດງານທຳອົດສະເຕຣເລຍ ບອກເຕືອນວ່າ ສະຖານະພາບສະຖານະການນັ້ນ ແຮ່ງຈະຂີ້ຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ອນທີ່ມັນຈະດີຂຶ້ນໄດ້ ຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ຢ່າຕາບອດນຳທີ່ວ່າ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຕົວເລກຄົ ນວ່າງງານສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍຈະບໍ່ຈົບບໍ່ງາມ ຍ້ອນລັອກດາວລະດັບ 4 ຕົວເລກນັ້ນຖືກຮຽບຮຽງຂຶ້ນມາ ກ່ອນໜ້າທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍບັນຍັດລັອກດາວລະດັບ 4 ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ສະເໜີວ່າ ຕົວເລກແທ້ໆ ກ່ຽວກັບ ຄົນວ່າງງານ ແມ່ນມີເກືອບ 9 ເປີເຊັນ ເມື່ອເຮົາບໍ່ເວົ້າເຖິງຜົນສະທ້ອນຈາກການຄ້ຳຈູນໂດຍໂຄງການທີ່ຮຽກວ່າ JobKeeper JobKeeper ຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍນາຍຈ້າງ ໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽກ ເຮັດການຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຄືບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກວຽກຕົກການຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຈຳນວນຄົນວ່າງງານໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ມີຫຼຸດລົງມາ ທີ່ຈຳນວນຊາວໜຸ່ມວ່າງງານຕົກຕ່ຳລົງ ເມື່ອທີ່ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານ ອາຫານເປີດດຳເນີນກິດຈະການຂຶ້ນ ຍານາງ Catherine Birch ນັກເສດຖະກິດສາດຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານ ANZ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS ວ່າ ຕົວເລກຈຳນວນຄົນວ່າງງານຈະບໍ່ຄືເກົ່າໃນ 2-3 ເດືອນຂ້າງໜ້າ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆໃນລັ ດວິກຕໍເຣຍ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຍານາງເອີ່ຍວ່າ ການທີ່ Melbourne ແລະ Mitchell Shire ຈະປ່ຽນອອກຈາກມາດຕະການສຸກເສີນລະດັບ 4 ໄປຢູ່ໃນມາດຕະການລະດັບ 3 ຈະມີຂຶ້ນໃນບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້ ຜູ້ຍານາງຄິດວ່າ ມັນຈະມີການປ່ ຽນແປງຫຼາຍໃນເດືອນສິງຫາ ກັນຍາ ແລະ ນັ້ນຄົງມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຕື່ມໃສ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ຖືກປົກປ້ອງໄວ້ແດ່ໃນງວດແລກໆ ທີ່ກໍມີຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜົນຜະລິດ manufacturing ແລະ ບາງສ່ວນຂອງຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາ ຍນຳ ແຕ່ມັນມີຫຼາຍຄົນຍິ່ງຂຶ້ນໃນແຮງງານ ຫຼືທີ່ຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງຈິງຈັງ ນັ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຕົວເລກທີ່ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມແຮງງານທະວີຂຶ້ນ 65 ເປີເຊັນ ຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະເຕຣເລຍ ຄື ABS ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການມີວຽກເຮັດງານທຳຕາມລະດູການທະວີຂຶ້ນປະມານ 115,000 ຄົນ ລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາ ກໍລະກະດາ ແລະ ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກເຮັດການກໍທະວີຂຶ້ນພາຍໃນ 1.3 ເປີເຊັນ ການທີ່ມີວຽກເຮັດງານ ທຳຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນຂະແໜງວຽກພາດທາມ ຍານາງລັດຖະມົນຕີ Cash ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນທຸລະກິດທີ່ເອົາຕົວລອດ ຄືບໍ່ໃຫ້ຫົວຈົມນ້ຳ ທີ່ຍັງສາມາດໃຫ້ວຽກເຮັດງານທຳແບບໃດແບບໜຶ່ງຢູ່ ຝ່າຍຕົງກັນຂ້ າມຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ຄືພັກ Labor Australia ບໍ່ເຫັນວ່າ ມັນເປັນແບບນັ້ນ Jim Chalmers ໂຄສົກການຄັງຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ສາມາດມີຊີວິດຜ່າຜ່ານການບໍ່ມີວຽກເຮັດງ ານທຳ ຈາກເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນ Recession ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ແຜນການຂອງພວກເພິ່ນເພື່ອຈະຟື້ນໂຕເສດຖະກິດຂຶ້ນຄືນ ແມ່ນອີງໃສ່ວຽກເຮັດງານທຳຂອງອະນາຄົດ ດຽວນີ້ ໃຜຖືກແຕະຕ້ອງ ນັ ກຮຽນນັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຖືກແຕະຕ້ອງ ຄືວ່າມີການປະຕິຮູບຄ່າຮຽນໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍການນຳມາໃຊ້ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Job Ready Graduate Package ໂຄງການນີ້ຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຮຽນຫຼັກສູດຕ່າງໆ ດັ່ງໃນຂະແໜງ ການເປັນຄູ ຜູ້ຊ່ວຍແພດ ວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ວິສາຫະກິດ ແລະ ຄະນິດສາດ ພວກທີ່ຮ່ຳຮຽນຫຼັກສູດເຫຼົ່ານີ້ ຖືກຫຼຸດຄ່າຮ່ຳຮຽນໃຫ້ ແຕ່ຄ່າຮ່ຳຮຽນປະລິນຍາຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງ Humanities ຈະແພງຂຶ້ນ ສອງທົບ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ລົ້ມເຫຼວຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງວິຊາການຮຽນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີນັ້ນມີຊື່ວ່າ HECS Help ຫຼື Free Help ທ່ານ Dan Tehan ລັດຖະມົນຕີສຶກສາທິການອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ທິດທາງໃໝ່ນັ້ນ ແລະ ທ່າທີອັນໜັກໜ່ວງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະດັນໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາໄປສູ່ການຮຽນທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄ້ຳຈູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ທ່ ານຊີ້ແຈງວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານກະທຳ ແມ່ນພວກທ່ານຢາກເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນບໍ່ໄດ້ດີ ພວກທ່ານຈະສາມາດປະສານກັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຕົກວິຊາການຮ ຽນ ຍານາງ Tanya Plibersek ໂຄສົກສຶກສາທິການຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີ ໂຕ້ຕອບວ່າ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າການສຶກສາ ເມື່ອນັ້ນ ມັນແມ່ນເຮົາລັອກພວກເຂົາເຈົ້າອອກຈາກວຽກເຮັດງານທຳ ດຽວນີ້ ຜົນສະ ທ້ອນແມ່ນຫຍັງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການທີ່ມີຄົນວ່າງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຕະຫຼາດການຊື້ຂາຍບ້ານເຮືອນຈະມີບັນຫາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າແນວໂນ້ມເປັນຂຶ້ນແລ້ວ ດຣ ເຊນ ໂອລິເວີ ຜູ້ນຳດ້ານ ຍຸດທະສາດການໝູນເງິນໝູນຄຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ AMP Capital ເວົ້າວ່າ ການທີ່ຈຳນວນຄົນວ່າງງານທະວີຂຶ້ນ ຈະຫຼ້າຊ້າລົງຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ມາ ລາຄາບ້ານເຮືອນຕົກຕ່ຳລົງ 2 ເປີເຊັ ນ ແຕ່ລາຄາເຄຫະສະຖານຂອງ Melbourne ແລະ Sydney ຍັງແພງຢູ່ຕໍ່ໄປສຳລັບຄົນທັງຫຼາຍ ສຳລັບທີ່ຈະຊື້ບ້ານເຮືອນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຕ້ອງມີເງິນມີຄຳເກືອບ 6 ເທົ່າຂອງຄ່າແຮງງານ ປະຈຳປີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ວ່ານີ້ສູງກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ຈະເລີນແລ້ວ ໃນປະເທດອັງກິດແມ່ນຕ້ອງມີ 4 ເທົ່າຂອງຄ່າແຮງງານປະຈຳປີ ການາດາ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາມີໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານບາ ງຜູ້ບາງຄົນສະເໜີວ່າ ຜົນສະທ້ອນຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 ສາມາດພັດທະນາວິກິດກ່ຽວກັບລາຄາແພງຂອງເຄຫະສະຖານ ຍ້ອນຕະຫຼາດການເຊົ່າບ້ານເຮືອນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ດີຈາກການເຂົ້າເມືອງ ອົດສະຕຣາລີເພພັງລົງ ອີງຕາມການຄົ້ນຂວາຍຂອງບໍລິສັດ Domain ແມ່ນວ່າມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າມີສິ່ງທີ່ແຕກລ້າວກັນຂຶ້ນແລ້ວໃນຕະຫຼາດເຄຫະສະຖານຂອງ Melbourne ໂດຍທີ່ວ່າມີບໍລິສັດຂາຍເຄຫະສະຖານ ຫຼຸດລາຄາທີ່ ຈ່າວຂາຍລົງແລ້ວບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10 ບໍລິສັດ ຄືໃນເດືອນກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ນິໂຄລາ ພາວເວລ ນັກວິເຄາະຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດໂດເມນເວົ້າວ່າ ໂອກາດຕ່າງໆຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບຄົນທີ່ໃນເວລາກ່ອນນີ້